ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ຄົນອົດສະຕຣາລີຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຫຼາຍພັນຄົນດູແລຄົນອື່ນ ຄົນອົດສະຕຣາລີເຖິງ 2650000 ຄົນ ໃຫ້ການດູແລບາງສິ່ງບາງຢ່າງແກ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ພິການ ເປັນອາກ ານດ້ານປະສາດ ເປັນການເຈັບໂຊຊຳເຮື້ອ ຫຼື ໃຊ້ສານເຄມີໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົບດີ ຄົນ Australia ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍໃນອາຍຸລະຫວ່າງ 12-25 ປີ ໂດຍແບບໃດແບບໜຶ່ງ ດູແລເພື່ອນມິດ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ແຕ່ການກະທຳນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຍ າກຊາຂຶ້ນຕື່ມຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຊີວິດຂອງຄອບຄົວຖືກປ່ຽນແປງມາກມາຍໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການທ້າທາຍຕື່ມໃນດ້ານສຸຂະພາບປະສາດ ນອກຈາກທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເຮັດການ ແລະ ກະທຳໜ້າທີ່ ວຽກບ້ານການເຮືອນຕ່າງໆແລ້ວ ຄວາມກົດດັນເພີ່ມເຫຼົ່ານີ້ສົມກັບລັອກດາວ ແລະ ການມີຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ໂດດດ່ຽວ ເຮັດໃຫ້ມີການເຈາະຈົງໃສ່ສຳລັບພໍ່ແມ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການດູແລ ຍານາງ Kellie King

ຍານາງຄິງບັດນີ້ຮັບຮູ້ວ່າຕົນເປັນຄົນດູແລຄົນອື່ນ ແລະ ກໍເວົ້າວ່າມັນມີຄວາມອັບປະຍົດທີ່ງຽບໆ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງການດູແລຄົນອື່ນ ແລະ ຍານາງເຫັນວ່າຍານາງມີຄວາມຍາກຊາທີ່ຈະຫາເອົາຄວາມຊ່ ວຍເຫຼືອ ຍ້ອນແນວນັ້ນ ຄົນດູແລຄົນອື່ນຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວ ໂດຍສະເພາະໃນຍາມວິກິດໂຄວິດ-19 ແຕ່ມີການຄ້ຳຈູນໄວ້ບໍລິການຜ່ານ Carer Gateway ທີ່ຖືກເປີດຂຶ້ນໃນປີ 2020 Vicki Down ເປັນຜູ້ຈັດການຂັ້ນລັດຂອງ Carer Gateway ທີ່ຖືກວ າດແຕ່ງຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ທີ່ໃຫ້ການດູແລຕ່າງໆ ຍານາງເວົ້າວ່າ COVID-19

ຜູ້ດູແລບາງຜູ້ບາງຄົນ ແມ່ນກະທັ້ງເດັກຂອງໄວປະຖົມສຶກສາ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆນັ້ນ ກະທຳວຽກງານການດູແລຄົນອື່ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານໃດໆ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກະທຳເມື່ອທີ່ຍັງໜຸ່ ມນ້ອຍຢູ່ ມີການກະຕວງວ່າ ຄົນອົດສະຕຣາເລຍ 235,000 ຄົນ ທີ່ອ່ອນກວ່າ 25 ປີ ຮ່ວມດ້ວຍບາງຄົນທີ່ອ່ອນກວ່າອາຍຸ 12 ປີ ກະທຳບົດບາດການດູແລບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຊົດຊ່ວຍຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນມິດ

ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າອາດມີຄວາມສ່ຽງ ເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອປະມານ 1,000 ໂດລາ ມີໄວ້ບໍລິການທົ່ວປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ດູແລຄົນອື່ນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາໄ ດ້ 3,000 ໂດລາ ຈາກແຕ່ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ອາດເປັນຄົນດູແລຄົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ທີ່ແກ່ຊະລາ ຫຼື ບາງຄົນທີ່ຕິດສຸລາ ຫຼື ຢາເສບຕິດ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນບໍ່ຮູ້ວ່າ ມັນແມ່ນໜ້າທີ່ການອັນໜຶ່ງ ສ ຳລັບບາງຄົນທີ່ເປັນຄົນດູແລ ພວກເຂົາເຈົ້າມີໜ້າທີ່ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ເມື່ອເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຍານາງ ເມໂນສ ໂບເລີ ທີ່ມີລູກສອງຄົນ ເປັນຜູ້ດູແລລູກຊາຍຂອງຍານາງທີ່ເປັນ ຄົນຕາບອດ Like there was a lot of judgments by the public and a and a lot of criticism um

ເປັນນັກກົດໝາຍທີ່ເດີມໆມາຈາກປະເທດອີຣານ ຍານາງຖືກມອງເບິ່ງຜິດພາດໄປວ່າ ເປັນຄົນລ້ຽງດູລູກນ້ອຍອາຍຸ 5 ປີ ຫຼື ເປັນນາງໝໍ ແທນທີ່ແມ່ນເປັນແມ່ຜູ້ໜຶ່ງ ຍານາງ ໂບເລີ ໃຫ້ກຳລັງຈິດກຳລັງໃຈແກ່ຄົນ ທີ່ກະທຳການດູແລທັງຫຼາຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກະທຳວຽກງານຂອງການເປັນແມ່ຄົນ ຈົ່ງຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Carer Gateway ນັ້ນ ມີດ້ວຍການແນະນຳໂດຍທາງໂທລະສັບ ຕິດຕໍ່ກັບ ມານດາອື່ນໆ ເພື່ອການສະໜັບສະໜູນຄ້ຳຈູນ ແລະ ກິດຈະການພັກຜ່ອນຕ່າງໆ ໃນປີ 2020 ການຂົນຂວາຍຂອງ National Carers ເຫັນວ່າ ເກືອບ 50 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຖືກຂົນຂວາຍ ມີການປະສົບຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານຈິດປະສາ ດ Merri Health ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ດູແລຄົນອື່ນໂດຍບໍ່ຫາເອົາຜົນກຳໄລ ກໍລາຍງານວ່າຄົນວິກຕໍເຣຍເຖິງຫຼາຍກວ່າ 720,000 ຄົນທີ່ໃຫ້ການດູແລ ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຈຳເປັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງໃນ ດ້ານປະສາດ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະລັອກດາວວິກິດໂຄວິດ-19 ການສຶກສາເບິ່ງຕ່າງຫາກອັນໜຶ່ງ ທີ່ມອງເບິ່ງການດູແລຄົນອື່ນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກືອບ 500 ຄົນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າ 60 ເປີເຊັນ ສູນເ ສຍການຄ້ຳຈູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ຫຼື ທັງໝົດ ສຳລັບການຄ້ຳຈູນຂອງຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າດູແລ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການຄ້ຳຈູນນັ້ນ ຖືກນຳມາອ້າງວ່າແມ່ນການເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍທີ່ທ່ານໜຶ່ງເວົ້າວ່ າແມ່ນວຽກ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ແລະ ມັນແມ່ນນະລົກ ວ່າຊັ້ນ 81 ເປີເຊັນທີ່ດູແລຄົນອື່ນຖືກແຕະຕ້ອງໃນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເຮີຮ້າຍຂຶ້ນຕໍ່ແຕ່ວິກິດໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີຄວາມຕ້ອ ງການຊັບພະຍາກອນເພີ່ມສຳລັບຜູ້ດູແລຄົນອື່ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍຄວາມກົດດັນທີ່ມີຕໍ່ຄອບຄົວ ສັບປະດາ National Carers Week ຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2021 ຈົນຮອດວັນທີ 16 ຕຸລາ 2021 ໂດຍທີ່ຈະມີຄຳຂວັນ Million of Reasons for Care ສຳລັບກິດຈະການ ສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ເພື່ອໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ